ແມ່ນເປັນບັນຫາ ແຕ່ບາງຜູ້ບາງຄົນໃຊ້ການຜູກພັນກັນໃນດ້ານສັງຂານອັນແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ຜ່ານສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພາສາອັງກິດຮຽກວ່າ playgroups playgroups ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວແມ່ນຄົນເຂົ້າຫາກັນ ສັງຄົມກັນ ຊານດານີ ຣັດສະມາຊັນດາ ຣາ ມີລູກສອງຄົນ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ແຕ່ເມື່ອແຕ່ຍານາງຍົກຍ້າຍມາຢູ່ແຄນເບີຣາ ຍານາງຮູ້ສຶກວ່າຄົນໃນແຫ່ງນີ້ມັກຈະຢູ່ຢ່າງມີອິດສະຫຼະພາບ ວ່າຊັ້ນ ພໍ່ແມ່ຂອງຍານາງຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດສີຣີລັງກາ ລູກໆຂອງຍານາງເຫັນ grandparents ຂອງພວກເຂົາເ ຈົ້າຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແທນທີ່ຈະເຫັນໂດຍໂຕຈິງແທ້ ເມື່ອຍານາງໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບບ່ອນຫຼິ້ນ ຄື playground ຂອງຄົນຫຼາຍໄວອາຍຸ ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນສະໂມສອນ

ບໍ່ພົວພັນກັນໄດ້ກັບ grandparents ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍເຫດນີ້ playground ນີ້ຄ້ຳຈູນຍານາງ ລູກໆຂອງຍານາງພົວພັນກັບຄົນແກ່ອາຍຸໃນແຫ່ງນີ້ ມັນດີຫຼາຍ ຍານາງຄິດວ່າມັນເປັນປຶ້ມຄູ່ມືການດູແລລູກໆທີ່ດີເລີດ ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ນາ ນ ຍານາງ ຣັດສະມາຊັນດຣາ ກໍກັບກາຍເປັນອາສາສະໝັກ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງ ໄປເບິ່ງໄປຊົມ Western Intergeneration Playgroup ສາມປີມາແລ້ວ ຍານາງຊົດຊ່ວຍ playgroup ຕ່າງໆຫ້າຄະນະ ສຳລັບເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ຢູ່ໃນກາງນະ ຄອນ ACT ເມື່ອຍານາງມາຢູ່ໃນແຄນເບີຣາ ຍານາງຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ playgroup ນັ້ນຊົດຊ່ວຍຍານາງມາກມາຍໃນທຸກດ້ານ ຍານາງຮູ້ສຶກວ່າຍານາງ ຢູ່ກັບຊຸມຊົນຂອງຍານາງເອງ playgroups ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ດູແລຄວບຄຸມໂດຍພໍ່ ແມ່ທັງຫຼາຍເອງ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກອະນຸບານ Intergeneration playgroup ນຳເອົາຄົນລຸ້ນຄົນທີສາມເຂົ້າມາພົວພັນນຳ Doctor Ken Huetenhee ອາຍຸ 94 ປີ ມາຮ່ວມ Western Intergeneration Playgroup ໃນທຸກໆວັນຈັນມາແລ້ວ ແຕ່ຕໍ່ແຕ່ເມື່ອມັນເລີ່ມຂຶ້ນພຸ້ນ ທ່ານອາດຫຼົງຫຼົງລືມໆສິ່ງຕ່າງໆ ຍ້ອ ນອາການ Dementia ໂລກຈິດເສື່ອມ

ດັ່ງດັອກເຕີ ໂຮລຕັນ ນີ້ ສຳລັບຍານາງແລ້ວ ເຊົ້າວັນຈັນເປັນເວລາທີ່ຖືກມັກຊອບຂອງສັບປະດາ ໃນການປິ່ນປົວຄົນໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຍານາງສາດສະດາຈານ ຊູຊານ ເຄີນລີ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານໂລກຈິ ດເສື່ອມເວົ້າວ່າ

And the children ຍານາງເຫັນຄົນແກ່ຊະລາທີ່ເປັນໂລກຈິດເສື່ອມມີອາລົມດີຂຶ້ນເມື່ອໄປພົວພັນກັບເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ໜຶ່ງຈາກແຕ່ລະສາມຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ແກ່ກວ່າ 65 ປີ ເກີດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ສ່ວນ ໃຫຍ່ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ ແຕ່ພາສາບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃນດ້ານເຕັ້ນລຳ ຍິ້ມຫົວຕ່າງໆ ເພາະມັນເປັນພາສາໃນດ້ານການສຳພັນກັນ ສາດສະດາຈານ ເຄີລີ ເວົ້າວ່າ